ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານຊົມດີ ວັນເວລາກໍຫວນມາຮອດອີກແລ້ວ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ປະເທດໄທນີ້ກຳລັງຕຽມສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງເຊື່ອມຊຽງຮາຍເຂົ້າຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງຈາ ກຊົກຊົມ ເມືອງຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ໄປຮອດບ້ານດອນ ຂອງເມືອງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ເລື່ອງນີ້ ທ່ານປະກອນ ສຸລິວັນ ນາຍອຳເພີພະຍາເມັງລາຍ ເປັນປະທານເປີ ດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຫາແນວທາງການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ ທາງຫຼວງເຊື່ອມໂຍງຊຽງລາຍເຖິງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມເນາະ ຕອນຊຽງລາຍເຖິງອຳເພີຂຸນຕານ ຈັດຂຶ້ນກໍເພື່ອຫ າແນວທາງການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ

ເປັນເສັ້ນທາງໃນການຮອງຮັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດໄທກັບ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຊິແລ້ວເສັດໃນເດືອນ ອ່າ ກໍລະກະດາ 2020 ແຕ່ເນື່ອງຈາກແນວເສັ້ນທາງໂຄງການໃນບາງຊ່ວງຜ່ານພື້ນ ທີ່ປ່າອະນຸລັກຫຼາຍໝ່ອງ ຕ້ອງມີການຈັດເຮັດລາຍງານຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກນັ້ນກະຈະໄດ້ເປີດຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມເຖິງປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ເບື້ອ ງຕົ້ນນຳ ສ່ວນໃຫຍ່ກະພົບບັນຫາເລື່ອງຂອງການຊົດເຊີຍຈາກການເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ພື້ນທີ່ຕິດປ່າສະຫງວນ ສຳລັບຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີສີ່ ຊຽງຂອງ ຫ້ວຍຊາຍ ເປັນຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ເຊື່ອມຕໍ່ລ ະຫວ່າງປະເທດໄທທີ່ອຳເພີຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ກັບ ສປປ ລາວ ທີ່ ບ້ານບ່ອນ ເມືອງບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄລຍະທາງ 2.48 ກິໂລແມັດ ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງ R3A ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈີນ ລ າວ ໄທເນາະ ອືມ ອັນນີ້ກະຈື່ຢູ່ ອັນນ່າຂົວທີ່ບ້ານດອນຫັ້ນນະ ຈາກຊົກຊົມໄປບ້ານດອນຫັ້ນ ກະແມ່ນວ່າ ຕອນສ້າງຫັ້ນ ລາວວ່າໃຫ້ໄທກັບຈີນສ້າງຊະ ໄທກັບຈີນກໍເລີຍວ່າມາລົງທຶນສ້າງຂົວຫັ້ນຂ້າມ ແຕ່ວ່າມັນເປັ ນຈັ່ງໃດວ່າ ອັນນ່າເສັ້ນທາງຫຼວງເຊື່ອມຊຽງຮາຍເຂົ້າຫາຂົວຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າຊຽງຮາຍມາ ອັນຊຽງຂອງນີ້ ມັນເສັ້ນທາງມັນມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ສະໄໝດຶກດຳບັນພຸ້ນ ກໍແປວ່າເສັ້ນທາງຫັ້ນມັນມາຮອດແຕ່ຊ ຽງແສນ ບໍ່ ບໍ່ຮອດຊຽງຂອງ ນຳຫຼັງມານີ້ມັນມີເສັ້ນທາງມາຮອດຊຽງຂອງເລີຍ ອາດຈະແມ່ນຜ່ານຊຽງຄຳບໍ່ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ນີ້ນະ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍໄປຫຼາຍຫວດແລ້ວ ອັນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຫັ້ ນ ແລ້ວເປັນຫຍັງມາສ້າງໃໝ່ ແລ້ວກະມີການຊັກຊ້າຍ້ອນທີ່ວ່າມັນໄປຕຳອັນນັ້ນຕຳອັນນີ້ ເຊັ່ນວ່າຮົ້ວສວນຂອງປະຊາຊົນ ຕ້ອງຊົດເຊີຍຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນແມ່ນເພິ່ນຕັດເສັ້ນທາງໃໝ່ຊັ້ນບໍ່ ເປັນການເສັ້ນ ເສັ້ນ ທາງໃໝ່ ຕັດຕັດເສັ້ນທາງໃໝ່ນຳ ແລ້ວກະຈະຖືເສັ້ນທາງເກົ່ານຳ ແຕ່ວ່າເປັນ ອ່າ ເສັ້ນທາງທີ່ຊ່ອງຈະລາຈອນຄື ຄືໃຫຍ່ຂຶ້ນສອງເທົ່າ ສອງເທົ່າ ຕົງນີ້ ແລ້ວກະມີຮ່ອງກາງຖະໜົນຈັ່ງຊີ້ນະ ນຳ ນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວກ ະມັນຜ່ານພື້ນທີ່ປ່າ ອ່າ ຂອງ ຂອງຫຼວງເນາະ ແລ້ວກະທີ່ຂອງໄທບ້ານ ມັນກະຈະມີບັນຫາເລື່ອງຜົນກະທົບກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລ້ວກະເລື່ອງຂອງທີ່ຢູ່ທຳກິນຂອງໄທບ້ານ ກະເລີຍຕ້ອງມີທຳປະຊາພິຈານ ເຫັນຂໍ ຄວາມຍິນຍອມຈາກໄທບ້ານນຳ ຊີ້ນະ ອືມ ໄທບ້ານກະຄັນໄດ້ຊົດເຊີຍນີ້ກະ
ພໍສົມຄວນນີ້ ກະກໍຄືສິບໍ່ຂັດຂ້ອງ ແລ້ວເພິ່ນກ່າວວ່າສິສ້າງໃຫ້ແລ້ວໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ແຕ່ວ່າຍ້ອນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ວ່າຕິດຂັດນີ້ ແມ່ນວ່າເພິ່ນສິສ້າງໃຫ້ແລ້ວປີໃດເນາະ

ສອງປີຈັ່ງຄ່ອຍສິແລ້ວ ປະມານນີ້ ອືມ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງນີ້ມັນກະບໍ່ຍາວໜັກໜາຫຍັງ ມັນປະມານສີ່ສິບປາຍຫຼັກກິໂລແມັດນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າດູເດົາວ່າ ຕົ້ນທຶນທີ່ວ່າສ້າງເສັ້ນທາງນີ້ ແມ່ນວ່າ ແມ່ນ ແມ່ນຕົ້ນ ທຶນໄທໂດຍສະເພາະເລີຍລະເນາະ ເປັນ ເປັນທຶນໄທທັງໝົດ ແຕ່ວ່າການສ້າງນີ້ອາດສິຊ້າຈັກໜ້ອຍ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງຜ່ານພູເຂົາ ຕ້ອງຕັດເຂົາ ຈັ່ງນັ້ນຈັ່ງຊີ້ ອື ລະ ລະ ອັນ ເລື່ອງສ້າງນີ້ ມັນ ມັນແມ່ນລັດຖະບານ ສ້າງບໍ ຫຼືວ່າ ອັນ ເອກະຊົນສ້າງ ເປັນງົບປະມານຂອງ ຂອງລັດຖະບານເນາະ ກະຈ້າງເອກະຊົນເປັນຄົນສ້າງນັ້ນລະ ໂອ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນທຶນເອກະຊົນ ແຕ່ວ່າແມ່ນທຶນຂອງລັດຖະບານໄທເນາະ ທຶນ ທຶນ ທຶນຂອງ ລັດຖະບານ ອືມ ແລ້ວຖ້າຫາກວ່າມັນໄປຮອດຂົວນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າດູເດົາຖືກຫຼືບໍ່ວ່າ ໃນອະນາຄົດນີ້ກໍແມ່ ແມ່ນວ່າສະພານ ອັນ ຂ້າມຊຽງຂອງໄປຫາ ເມືອງບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ສະພານມັນກໍບໍ່ໃຫຍ່ໜັກໜາຫຍັງ ລະກະມັນກໍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ວ່າໃກ້ກັບພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນນີ້ ໃກ້ທີ່ສຸດວ່າຊັ້ນເທາະ ກວ່າສິ ວ່າສິຜ່ານທາງວຽງຈັນ ຫຼືວ່າບ່ອນອື່ນພຸ້ນນະ ເສັ້ນທາງນີ້ມັນໃກ້ທີ່ສຸດສ ຳລັບທີ່ຈະໄປຈີນ ຫຼືວ່າຂົນສິນຄ້າຈີນມາໄທນີ້ລະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນສິຂະຫຍາຍຂົວນີ້ ຫຼືວ່າເຮັດເພີ່ມໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນຫຼືບໍ່ເນາະ ມີກະຕວງໄດ້ບໍ ຍັງ ຍັງບໍ່ເວົ້າ ຍັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຕົງນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ໃນອະນ າຄົດນີ້ຈະຄິດວ່າກະສິມີການຂະຫຍາຍ ລະກະມີ ຄິດວ່າກະສິມີເລື່ອງຂອງລົດໄຟຄວາມເລັວສູງອີກເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງ ເພາະວ່າຕອນນີ້ກະມີການເວົ້າ ເວົ້າເຖິງກັນຢູ່ ອືມ ອາ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຊັ້ນຕົວະ ເ ພາະວ່າມັນ ມັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນເນາະ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງຜ່ານໄປຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຈີນນັ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ

ແມ່ນວ່າມັນມີການຂັດຂ້ອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກປະຊາຊົນ ຫຼືແນວໃດກະຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າບັນຫາຂອງປະຊາຊົນນີ້ ນອກຈາກທີ່ວ່າໄປຕຳຮົ້ວສວນຂະເຈົ້າ ຂະເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມຊົດເຊີຍ ລະມັນມີຫຍັງແດ່ເ ນາະ ການຊົດເຊີຍນີ້ກະຊົດເຊີຍທັງ ທັງໝົດເນາະ ກະຄືທັງເລື່ອງຂອງທີ່ດິນ ສິ່ງປູກສ້າງ ຕົ້ນໄມ້ຈັກຕົ້ນ ເພິ່ນກະສິໄລ່ໃຫ້ທັງໝົດ ຈົນກວ່າພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນສິພໍໃຈ ແຕ່ວ່າກະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍເນາະ ວ່າພື້ນ ທີ່ຕົງນັ້ນມີປະເມີນລາຄາເທົ່າໃດ ລັດຖະບານຈ່າຍໄດ້ເທົ່າໃດ ຈັ່ງຊີ້ລະກະສິມີການຕົກລົງກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ອັນນັ້ນ ອັນອັນນັ້ນ ອັນອັນ ອັນນີ້ແມ່ນບັນຫາແບບນີ້ຊື່ໆ ບັນຫາອື່ນບໍ່ມີແມ່ນບໍ່ ບໍ່ມີ ປັນຫາອື່ນບໍ່ມີ ເພາະວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍບໍ່ໄດ້ຜ່ານແຫຼ່ງຊຸມຊົນເນາະ ກໍພະຍາຍາມຕັດຜ່ານທີ່ເປັນ ອ່າ ບໍ່ ບໍ່ເປັນບ້ານຄົນ ບໍ່ເປັນ ອ່າ ໝູ່ບ້ານ ກະສິໄປຜ່ານເລືອກສວນໄຮ່ນາຂອງພີ່ນ້ອງບາງ ບາງໝ່ອງບາງທີ່ ແຕ່ພະຍາຍາມສິຕັດໃຫ້ຜ່ານທີ່ ຂອງ ຂອງຫຼວງທັງໝົດປະມານນີ້ ແຕ່ວ່າຍັງມີບາງສ່ວນທີ່ເປັນທີ່ຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ເລື່ອງກໍ່ການຮ້າຍມັນຍັງບໍ່ມີຕີ້ ເພາະວ່າໃນສະໄໝ 80 ຫຼື 70 ຫັ້ນ ເສັ້ນທາງທີ່ວ່າສ້າງກັນຢູ່ຈັງຫວັດຊຽ ງຮາຍຫັ້ນ ແມ່ນວ່າໄດ້ຈ້າງເອົາອະດີດທະຫານລາວໄປຍາມເດະ ເພາະວ່າມັນມີກໍ່ການຮ້າຍ ໃນ ໃນສະໄໝໃໝ່ນີ້ບໍ່ມີຕີ້ ກໍ່ການຮ້າຍ

ທ້າຍ 70 ຄື 78 79 ນີ້ ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງໜອງຄາຍໄປຫາ ອັນນາ ນະຄອນພະນົມນີ້ ຕາມເສັ້ນທາງລຳນ້ຳຂອງກໍຍັງມີປຸ້ນລົດບັດລົດທົວຕ່າງໆເດ ອັນແຕ່ກ່ອນກໍ ກະໂພດກາຍ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ບໍ່ມີແລະ ດຽວ ດຽວນີ້ບໍ່ມີແລ ະ ຕາມທີ່ຮູ້ຫັ້ນນະ ໂອເຄ ເສັ້ນນີ້ກໍ ເສັ້ນນີ້ກໍເປັນເສັ້ນ ເສັ້ນທາງ ອ່າ ເອີ້ນວ່າ ພື້ນທີ່ສີແດງເນາະ ເຖິງມີການ ອ່າ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ມີການລົບລາຂ້າຟັນກັນ ກັນດຸເນາະ ຈັ່ງທີ່ທ່ານວ່າຫັ້ນລະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າສີແດງຂ້າຟັນ ຮັນແທງກັນແລະ ອັນມັນແດງຮອດຜົມ ຜູ້ໃດອັນຂີ່ລົດໜອງຄາຍໄປ ອັນນາ ນາໂພ ໄປເບິ່ງສູນອົບພະຍົບນີ້ ມື້ໜຶ່ງເຕັມໆ ໄປນີ້ ໄປອາບນ້ຳນີ້ ນ້ຳນີ້ຈົນແດງ ເພາະວ່າຂີ້ຝຸ່ນ ມັນຫົນທາງແດງບໍ່ໄດ້ປູຢາງຫັ້ນນະ ສະໄໝ ແຕ່ກ່ອນນະ ສັ່ງຂີ້ມູກອອກມານີ້ປານເລືອດພຸ້ນລະ ຂີ້ຝຸ່ນແດງກຸ້ມເລີຍຊັ້ນນະ ບາດນີ້

ເອກພັດທະນາ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊຶ່ງນຳໂດຍ ນາງ ຈັນທິບ ເລົາລິດທິລັດ ທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ໃນໂອກາດສຶກສາເບິ່ງວຽກກ່ຽວກັບລະບົບຂັ້ນຕອນການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າໃຈບົດບາດ ພາລະກິດ ທັກສະຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ຜະລິດລາຍການຮູບແບບໃໝ່ໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງກອນ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ລວມເຖິງການໃຫ້ຄ ວາມຮູ້ດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນ ຖືເປັນການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພາກລັດໃນປະເທດໄທ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ຂ້າພະເ ຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າເຂົ້າໃຈຖືກຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າພວກເພິ່ນມາສຶກສາເບິ່ງຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ຢູ່ທີ່ໜອງຄາຍນີ້ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຈັດລາຍການແບບໃດ ທີ່ວ່າໂຄສະນາກ່ຽວກັບການເງິນຊະບໍ

ມີອີ່ຫຍັງແນ່ທີ່ສິໃຫ້ບໍລິການພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ແລະກະເຮັດແບບທີ່ປະຊາຊົນນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍທີ່ສຸດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ກະ ກະຊ່ຳກັບວ່າໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງເພິ່ນ ກະ ກະແປວ່າສິນຄ້າໃນດ້ານການເງິນໃນ ຫຼືວ່າຈ າກທະນາຄານຂອງພວກເພິ່ນຫັ້ນລະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນມາສຶກສານີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼືທ່ານກະອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າຮູ້ ຫຼືວ່າບໍ່ຮູ້ ກະບໍ່ຮູ້ຈັກລະ ເພາະວ່າ ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ໃນລາວນີ້ ບໍ່ວ່າການເງິນການຫຍັງກະຢ່າ ມັນຂຶ້ນກັບພັກລັດ ແລະກະລາຍການວິທະຍຸນີ້ແນ່ນອນລະ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານນີ້ລະ ແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນມາສຶກສາເບິ່ງນີ້ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນສິນຳເອົາວິທີການກະ ຈາຍສຽງແບບເສລີປະຊາທິປະໄຕໄປໃຊ້ຕິ ອັນນີ້ນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຕົງນັ້ນເນາະ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງແບບນັ້ນ ພຽງແຕ່ວ່າ ມາ ສົມມຸດວ່າມາເຮັດຄລິບ

ຫຼືວ່າອອກວິທະຍຸແນວໃດ ເພິ່ນ ເພິ່ນສິນຳໄປໃຊ້ ຫຼືວ່າໄປກ່າຍໄປດັດແປງເປັນວິທີການທີ່ວ່າໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງພວກເພິ່ນ ວ່າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນ ອັນນີ້ເພິ່ນກະໃຊ້ເວລາຢູ່ກັນໝົດມື້ໃນການ ອ່າ ສຶກສາເ ບິ່ງວຽກເນາະ ເພາະວ່າມີເທິງການ ອ່າ ທົດລອງຈັດລາຍການ ມີເທິງການທົດລອງການຕັດຄລິບ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍຄົບວົງຈອນ ກະໃຊ້ເວລາໝົດມື້ຄືກັນ ຂ້າພະເຈົ້າເດົາຖືກຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າເພິ່ນມາສຶກສາຢູ່ໜອງຄາ ຍນີ້ ກະກະແມ່ນວ່າຊິໄປສຶກສາຢູ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຄືສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໄທຢູ່ທີ່ໜອງຄາຍນີ້ ແມ່ນບໍ່ເນາະ ແມ່ນ ແມ່ນ ໂອ້ ເພິ່ນມາສຶກສາຢູ່ຫັ້ນ ແລ້ວບ່ອນອື່ນເດ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໄປບໍ ເພາະວ່າໜອງຄາຍມັນ ກະມີຫຼາຍສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຈັ່ງຊີ້ນ່ະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ເວົ້າ ໄດ້ ອ່າ ຫາລືກັບ ໄປໄດ້ຖາມເພິ່ນເນາະ ວ່າເປັນຫຍັງຄືເລືອກມາທີ່

ພັດທະນາງານດ້ານການປະຊາສຳພັນຂອງ ຂອງບໍລິສັດຂອງເພິ່ນໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ນ່ະ ເພິ່ນກະເລີຍເລືອກມາທີ່ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດຈັງຫວັດໜອງຄາຍຕົງນີ້ເນາະ ອືມ ຄັນເວົ້າສັ້ນໆ ແລ້ວແປວ່າເພິ່ນມັກສະຖານີວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດທີ່ໜອງຄາຍນີ້ ທີ່ວ່າພວກເພິ່ນມອງເຫັນວ່າຊິ ຊິສົດຊ່ວຍພວກເພິ່ນໄດ້ ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງຊາດຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ເນາະ ຢູ່ທາງວຽງຈັນເພິ່ນກະ ກະລັບໄດ້ທັງຄື່ນ ທັງວິທະຍຸ FM AM ເນາະ ນອກຈາກນີ້ເພິ່ນກະລັບທັງ ທັງ Facebook Facebook ນຳ ຈັ່ງຊີ້ນ່ະ ເພິ່ນເຫັນຢູ່ຕະຫຼອດ ເພິ່ນກະເລີຍຕິດຕໍ່ປະສານງານມາ ເພື່ອທີ່ຈະມາສຶກສາເບິ່ງຕົງນີ້ ກະແປວ່າສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ ສຽງແຫ່ງຊາດໄທທີ່ໜອງຄາຍນີ້ດັງເຕີບຊັ້ນເນາະ ໂອເຄ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຢາກຊາບນີ້ ແມ່ນວ່າຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢູກຢາລາວ-ໄທນີ້ນ່ະ ເດີນທາງມາສຶກສາກ່ຽວກັບຢູກຢານີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່ານຳເຂົ້າ ນຳອອກທີ່ດ່ານພາສີໜອງຄາຍ ແລະກະຊິໄປເບິ່ງຢູ່ວຽງຈັນພ້ອມນີ້ ນີ້ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ເນາະ ຄືຈັ່ງຊີ້ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກງານສາທາລະນະສຸກຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະໄດ້ຮ່ວມກັບສຳນັກງາ ນຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ນຳຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ທັງໄທ ແລະກະລາວ ໄປສຶກສາເບິ່ງ ເບິ່ງວຽກເນາະ ທີ່ດ່ານພາສີໜອງຄາຍ ແລະກະດ່ານອາຫານ ແລະ ຢານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂອ ກະແປວ່າເພິ່ນມາສຶກສາຢູ່ ຢູ່ທີ່ໜອງຄາຍນີ້ ກ່ຽວກັບການເລື່ອງຄຸມຢູກຢາ ເລື່ອງອາຫານຕ່າງໆນີ້ ແມ່ນວ່າຍ້ອນທີ່ວ່າລະຫວ່າງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍຂອງແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນມີບັນຫາຕົວ ກ່ຽວກັບ ຢູກຢາ ຫຼືວ່າອາຫານການກິນນີ້ ແມ່ນເນາະ ກະຄືຈັ່ງຊີ້ ອ່າ ການນຳເຂົ້າພວກອາຫານແລະຢານີ້ເນາະ ບາງສ່ວນນີ້ຈະຕ້ອງມີ ມີເອກະສານ ມີຫຼັກຖານລັບລອງຈາກປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າເນາະ ວ່າເປັນອາຫານທີ່ ປອດໄພ ແລ້ວກະມີ

ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຢູກຢານີ້ນະ ແມ່ ແມ່ນວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖາມຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າໄປລາວມາ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ເລື່ອງຊື້ຢູກຢາຢູ່ໃນລາວນີ້ ກໍຖ້າຫາກວ່າມີຂາຍຢູ່ໃນເມືອງລາວ ແລ້ວເຮົາມີເງິນ ແປວ່າຊື້ໄ ດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢາ Viagra ຂອງຈີນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂ້າມຂອງຈາກທ່ານາແລ້ງໄປ ໄປຮອດຝັ່ງລາວກໍແມ່ນວ່າຢູ່ແຄມຂອງຫັ້ນຊື້ໄດ້ໂລດຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຢູ່ເມືອງໄທນີ້ກໍຊື້ໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກໍຕ້ອງມີໜັງສື ກະທັ່ງ ທີ່ວ່າບໍ່ມີໜັງສືອະນຸຍາດກໍຊື້ໄດ້ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າມັນຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງນີ້ນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ຫຼືວ່າເຖິງຈະມີກົດໝາຍໃບສັ່ງຢາ ຈຶ່ງຈະຊື້ໄດ້ນີ້ ແມ່ນວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນຊື້ງ່າຍແບບນີ້ນີ້ ທັ ງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນມາເວົ້າມາວ່າກັນ ຫຼືວ່າມາສຶກສາກັນນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນສຶກສາເບິ່ງຫຍັງເນາະ

ເອີ ເຖິງຊິຜ່ານໄປໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວກະຄັນຖ້າເປັນຂອງຈີນ ຂອງລາວນຳເຂົ້າມາ ກະຕ້ອງໄດ້ ໄດ້ມີການຕວດສອບ ມີເຄື່ອງໝາຍລັບລອງຂອງ ຂອງທາງການລາວນຳ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແມ່ນຢູ່ອັນນ່າ ຢາທຸກສິ່ງທຸກ ຢ່າງໃນປະເທດໄທນີ້ ຕ້ອງມີ ອຢ ຈັກ ອຢ ຫັ້ນແປວ່າຈັ່ງໃດ ກະຈັກໜ້ອຍກໍຂໍໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍໃຫ້ຊາບແດ່ ອຢ ແມ່ນຫຍັງ ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ອຢ ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຂາຍ ຢູ່ຂາຍຢາຕາມຕະຫຼ າດຕະລີບ່ອນໃດກະຢ່າ ໃນປະເທດໄທນີ້ ບາງອັນນີ້ມັນບໍ່ມີ ອຢ ອຢ ຫຼືວ່າກ່ອງຢາ ຫຼືວ່າກວດຢາຫັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຢ່າງຊັດເຈນນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຢາເຈັບຫົວຈັ່ງຊີ້ ມັນປະກອບດ້ວຍທາດ ໃດທາດໃດຫັ້ນ ບໍ່ເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ມີແຕ່ເວົ້າວ່າ ຢາແກ້ເຈັບຫົວ ກິນມື້ໜຶ່ງ 2 ເມັດ 3 ເມັດ ຈັ່ງຊີ້ຊື່ໆ ອັນນັ້ນ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ

ຮັບປະທານຄັ້ງລະເມັດ ໜຶ່ງເຖິງສອງເມັດ ຫ່າງກັນສີ່ຊົ່ວໂມງຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ໃຫ້ໂຄສະນາຫຼາຍເກີນໄປ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ໂຄສະນາຈັ່ງນີ້ຈັ່ງຊີ້ ເພາະຈະ ເພາະຖືວ່າເປັນການໂຄສະນາເກີນຈິງຈັ່ງຊີ້ນະ ລະຕາມທີ່ຊາບນີ້ ຍົ ກຕົວຢ່າງເນາະ ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ກະເວົ້າຊື່ໆນີ້ແຫຼະ ໄປຊື້ຢາເປນີຊີລິນນີ້ ກ້ອນໜຶ່ງກະບໍ່ໄດ້ ຄັນບໍ່ມີໃບສັ່ງຢາຈາກໝໍນີ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຢູ່ໃນປະເທດລາວນີ້ ແມ່ນວ່າ ໂອຍ ໄປຊື້ຢູ່ໃສກໍໄດ້ເດ້ ອັນນ່າ ຢາ ຢາເປນີຊີລິນຫັ້ນ ກໍຊິແຮງສ່ຳໃດ ຢາແສນ ຢາໝື່ນ ຢາລ້ານ ກະຢາຊື້ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າພວກເພິ່ນມາສຶກສາ ຫຼືວ່າມາເບິ່ງມາຊົມເລື່ອງຢູກຢາ ຈຳໜ່າຍຢາຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ເວົ້າ ເຖິງເລື່ອງຄວບຄຸມການຈຳໜ່າຍຢາ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຈະເວົ້າ ເວົ້າເຖິງການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ການຄວບຄຸມນີ້

ເລື່ອງອັນນັ້ນ ທ່ານກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນການແພດວ່າຊັ້ນເທາະ ລະກະບໍ່ໄດ້ຮຽນໝໍຊ້ຳ ກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມວ່າ ບາງທີ ເພາະວ່າທ່ານອາດຈະຮູ້ນີ້ນະ ຢາສຳລັບສັດນີ້ນະ ສົມມຸດວ່າໄກ່ຕີໄກ່ຊົນຕ່າ ງໆນີ້ ກໍມັນບໍ່ມີ ອຍ ອອກ ອຍ ລະກະກວດຂາຢາຫັ້ນ ຕ່າງໆຫັ້ນ ກະບໍ່ໄດ້ບົ່ງບອກວ່າແມ່ນຫຍັງ ມີແຕ່ວ່າຊື່

ມັນຂາຍກັນມາກມາຍລະ ຢູ່ໃນປະເທດໄທນະ ອັນນ່າ ຢູ່ບ່ອນໃດກໍຂາຍ ບ່ອນຕີໄກ່ກໍຂາຍ ອັນນ່າ ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ບ່ອນຂາຍເຄື່ອງໄກ່ກໍຂາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າແມ່ນ ແມ່ນຫຍັງ ສ່ວນປະກອບ ແມ່ນຫຍັງ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສອບຖາມນາຍແພດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າແມ່ນຢາແກ້ປວດ ລະຊໍ່ໄປຊໍ່ມາລະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຢາຢູຄານີ້ ມັນສ່ວນປະກອບທີ່ວ່າເອົາ ມາປະສົມນ້ຳໃສ່ກວດລະຂາຍ ມັນແມ່ນຢາເດັກຊາເມຕາໂຊນ ຄືຢາແກ້ປວດຫັ້ນນະ ແກ້ປວດຊະນິດແຮງທີ່ສຸດລະ ຊື່ໆ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຫຼາຍອັນທີ່ວ່າຢາສຳລັບໄກ່ ຫຼືວ່າສຳລັບສັດ ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນບໍ່ມີຄວາມແຈ້ງບອກ ຫຼືວ່າຂໍ້ແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບທາດຢານີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ແນ່ນອນລະ ມັນມີມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແລ້ວລະ ປະເທດໄທນີ້ກະຖືວ່າອັນນີ້ນີ້ເປັນບັນຫານີ້ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນ ຂ່າວ ຂ່າວຕ່າງໆບໍ່ ວ່າມີການຟ້ອງຮ້ອງກັນ ທີ່ວ່າ ສົມມຸດວ່າເອົາໃຫ້ໝາ ໝາກິນລະຕາຍ ເອົາໃຫ້ໄກ່ ສັກໃຫ້ຢາ ລະໃຫ້ໄກ່ ລະໄກ່ຕາຍຈັ່ງຊີ້ ມີການຟ້ອງຮ້ອງກັນຂຶ້ນສານບໍ່ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ເຄີຍ ເຄີຍມີເນາະ ຍັງ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າມີການສົ່ງ ສົ່ງເຖິງສານ ສົ່ງຊຶ່ງຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງໄກ່ຕີເນາະ ອາ ທີ່ມີການເວົ້າກັນເນາະ ຄົນໃນ ໃນວົງການໄກ່ຕີ ເຂົາມີຄຳວ່າ ວາງຢາ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ວາງຢາກໍຄືເອົາ ຫາ ພະຍາ ຍາມຫາຊ່ອງທາງເອົາຢາໃຫ້ ໃຫ້ໄກ່ ໃຫ້ ໃຫ້ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງໄກ່ເຈົ້າຂອງກິນໃຫ້ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອຈະໄດ້ເຈົ້າຂອງຊິຊະນະ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ເຄີຍໄດ້ຍິນຢູ່ ແຕ່ວ່າການຟ້ອງຮ້ອງກັນເຖິງສານເຖິງຫຍັງນີ້ ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ເນາະ ກໍເປັນວ່າພາກລາຍການພາສາລາວສຳລັບມື້ນີ້ ຈາກການລາຍງານຂ່າວຄາວຂອງທ່ານນີ້ ກໍແປວ່າມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ຂອບໃຈທ່ານ ສຳເລັດ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ທັບລາວ